ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຍານາງ Frances Adamson ເລຂາທິການກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າອົດສະຕຣາເລຍ ບອກເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີມາຍາວນານແລ້ວ ກ່ຽວເຖິງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປະເທດ ຄ້ອນກັບກ່ຽວ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ນີ້ຖືກບອກເຕືອນຂຶ້ນເມື່ອທີ່ຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍໜັກແໜ້ນຂຶ້ນກ່ຽວກັບປະຫວັດສິດທິມະນຸດຊົນຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຍານາງ ອາດຳເຊັນ ທີ່ ກໍເປັນນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຮັບຮູ້ວ່າ ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມານານແລ້ວ

grows, as its own objectives uh, occasionally ຄວາມສຳພັນກັນນັ້ນຈະເພພັງລົງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ນີ້ຖືກບອກວ່າອອກມາ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານ Andrew Hastie ຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍຂອງພັກ Liberal ອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍການໃຫ້ໂອວາດຕໍ່ສະພາອົດສ ະຕຣາເລຍ ປະນາມການລ່ວງລ້ຳທິດສະມະນຸດຊົນໃນແຂວງ Xinjiang ຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ

ມອງເບິ່ງນັກຮຽນຂອງປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ບາງເທື່ອໂດຍຕາທີ່ເປັນມິດ ບາງເທື່ອບໍ່ເປັນມິດປານໃດ ແລະ ຍານາງບໍ່ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນຕ່າງໆຖືກນຳໄປໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງແບບໃດ ແລະ ຍານາງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າພ ວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ໃນທາດແທ້ໆໄດ້ຈັກເທື່ອ ເພື່ອຈະບອກໃຫ້ຮູ້ໂດຍມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈຢ່າງເດັດຂາດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນແບບໃດກັນ ທ່ານອາເບັດເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເນັ້ນແນວຄິດໃດໃສ່ລັ ດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ ອາດຳຊັນຕອບວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ມີການໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນດ້ານສິດທິມະນຸດຊົນມາແຕ່ປີ 2004 ໃນສັບປະດາດຽວມີຄຳຖາມຕ່າງ ໆເຖິງຫຼາຍຮ້ອຍຂໍ້ ທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າອົດສະຕຣາລີຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານ ໂຈ ຮັອກກີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຂຽນສານສະບັ ບໜຶ່ງເຖິງທຳນຽບຂາວວ່າ ອົດສະຕຣາລີສະເໜີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ການສືບສວນເບິ່ງທີ່ປະເທດຣັດເຊຍແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ຂອງສຸດສົກປີ 2019 ກ່ອນທີ່ຈະມີ ການສືບສວນໃດໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມີການພົບປະກັນແບບໜ້າຕໍ່ໜ້າ ລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ຍານາງ ເພັນນີ ວອງ ໂຄສົກກິດຈະການຕ່າງປະເທດຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີ ສອບຖາ ມຍານາງ ອາດຳຊັນ ວ່າ
ໃນການພົບປະກັນນັ້ນ ມີການຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນ ອັນສະເພາະບໍ ຍານາງ ອາດຳຊັນ ຕອບວ່າ ນັ້ນເປັນຈຸດເກີນໄກທີ່ຍານາງຈະຕອບໄດ້ ຍານາງ ວອງ ຖາມວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖາມເອົາຂໍ້ມູນອັນໃດ ແຕ່ຖາມວ່າ ມີການຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນບໍ ຍານາງ ອາດຳຊັນ ເວົ້າວ່າ ບໍ່ ຍານາງຮູ້ ເຊເນເຕີ ຍານາງ ວອງ ເວົ້າວ່າ ແມ່ນວ່າຍານາງບໍ່ຍອມຕອບແມ່ນບໍ ຍານາງ ອາດຳຊັນ ຕອບວ່າ ແມ່ນ ຍານາງ ວອງ ເວົ້າວ່າ ໂອເຄ ຍານາງ ອ າດຳຊັນ ຈົບສິ້ນການສອບຖາມລົງ ໂດຍການຮັບຮູ້ເອົາວິທີການຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂຈ ຮັອກກີ ກ່ຽວກັບການສືບສວນເບິ່ງເລື່ອງລາວຣັດເຊຍແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ທາງການກະຊວງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າອົດສະຕຣາລີບໍ່ຍອມເວົ້າວ່າ ການທູດອົດສະຕຣາລີໄດ້ມອບສານການທູດຕ່າງໆ ຕໍ່ການສືບສວນສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ຫຼື ບໍ່ ໂດຍອ້າງວ່າ ມັນຈະເ ປັນການກະທຳການບໍ່ເປັນທຳຕໍ່ການສືບສວນຂອງສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook